اهل ڪتاب جي ڳالهه کي به دهرايو ويو هو. يهود هڪڙو اعتراض ڪيو ته حضور انور صلي الله عليه وسلم جي هڪڙي ڪردار تي نبي سائين جن استغفار ڪيو اصحمه جي لاء اصحمه بن بحر اهو نجاشي بادشاهه هو نجاشي لقب عربيا جو بادشاهه آهي حضور انور صلي الله عليه وسلم کي خبر پئي جو هو وفات ڪري ويو آهي فرمايو صلوا علي اخ لکم پنهنجي ڀاء تي نماز پڙهو جنازي پاڻ به نماز پڙهيائون چار تڪبيرون هيائون فرمايو هي نجاشي اصحمه آهي جنهن جي لاء اسان نماز پڙهي دعا مغفرت هن سان سندس ملڪ جا جيڪي ماڻهو هئا انهن مخالفت ۽ دشمني صرف اسلام جي ڪري ڪئي هو مسلمان ٿي چڪو صحابه ڪرام اولين مهاجرين جي دار هجره حبشه هئي ايبيسينيا جي طرف ڪيترا مسلمان لڏي ويا حضرت جعفر ۽ ٻيا صحابي

جنگ هلي ڪجهه وقت کان بعد خبر پئي ته اصحمه وفات ڪري ڇڏي. پوء هنن انهي ٻيڙي کي ڪاهي مديني منور جي طرف رخ رکيو ۽ پوء هي آيا. اهي آهن مهاجر. هتي جڏهن حضور انور صلي الله عليه وسلم جن هن جي وفات جي خبر ٻڌائي ۽ جبرائيل عليه السلام الله جي طرفان حڪم آندو

نماز تو جنازي جي پڙهي جنهن کي ڏٺو به ڪونه اٿئي الله تعاليٰ نازل ڪيو ان من اهل الڪتاب ليؤمنون الله جا ڪيترا صالح بندا آهن جيڪي ايمان ٿا آڻين رب تعاليٰ سان هن جو تعلق آهي اهي مخلص آهن تنهن ڪري ان جي نماز جنازي جي ٿي انسان کي الله تعاليٰ جو خوف ڪرڻ گهرجي ائين ماڻهو جي لاء بس غائبانه گهٽ اکر ڳالهائڻ اهي چڱا ناهن تڏهن الله تعالي فرمايو ته توهان جو حساب ٿيندو، يايها الناس اتقوا ربڪم الذي خلقڪم من نفس واحده جنهن جي لاء گهٽ وڌ ڪونه ڳالهائجي، هو وفات ڪري چڪو آهي پنهنجي خدا خودي جو. انهيء الله تعالي توهان کي هڪڙي انسان منجهان پيدا ڪيو آهي. هن سورت جو تعلق مٿي سورت سان انهيء مضمون سان واسطو رکي ٿو. سورت بقره گذري آهي، سورت آل عمران گذري آهي، اهي تورات ۽ انجيل جي مضامين جو خلاصو هن ۽ انهن جي مصدق آهن. مصدق جو مطلب هوندو آهي ته ڪا به ڳالهه جيڪڏهن انهن جي غلط هجي ته اتي مارڪ ڪري، نشاني ڏجي. سو قرآن پاڪ انهن جي غلط ڳالهين تي نشانيون ڪيون هن. عزير کي خدا جو پٽ چيائون، حضرت عيسيٰ عليه السلام کي خدا جو پٽ چيائون، بي بي مريم جي لاء الائي ڇا ڇا ڳالهايائون، قرآن پاڪ اهي صفائيون پيش ڪيون آهن. ڪتاب جي معاملي ۾، دين جي معاملي ۾ ۽ نبوت جي معاملي ۾ هنن گهڻا پنهنجا اهڙا ٺاهي ڇڏيا ها مضمون جيڪي الاهي تعليم سان واسطو نه رکندڙ هيا. رب تعاليٰ قرآن پاڪ ۾ ٻه سورتون نازل ڪئي ڪري تورات ۽ انجيل جي اصلاح ڪري ڇڏي. انهي لحاظ کان مصحح ۽ تصديق ڪندڙ به ٿيو ۽ انهن جي مضمون جو جامع ۽ پيش ڪندڙ به ٿيو. شريعت ۾ قانون ٻن قسمن جو آهي، هڪڙو هوندو آهي شخصي ٻيو اجتماعي. شريعت ۽ قانون اجتماعيت طبعيء تي موقوف هوندو آهي. قانون جي حيثيت اجتماع سان واسطو رکندي آهي. پوء ان اجتماع ۾ جيئن ته اشخاص به آهن تنهن ڪري اهي قانون جي زد ۾ اچي ويندا آهن يا قانون کان بالاتر نه هوندا آهن. اجتماعيت جو جيڪو اساس ۽ بنياد آهي، جتان اجتماعيت شروع ٿي ٿئي، اهو آهي مرد ۽ عورت جي زندگي، گڏيل زندگي، معاشرتي زندگي. رب تبارڪ و تعاليٰ تڏهن انهيء جو بيان به هتي فرمايو، ٻيو غذا، مال، کاڌو پيتو، اولاد، ٻار، وري ڪي يتيم ٿين انهن جي سنڀال، اهڙيء طرح سان ڪجهه طلاق جا مسئلا. رضا خير جا مسئلا جيڪي معاشري سان اجتماعيت سان واسطو رکن ٿا، مرڻ کان بعد ورثي ترڪي جا معاملات، اهي سڀ هن سورت ۾ اچن ٿا، اجتماعيت طبعي انسان جي ان جو بيان ۽ قوانين. يهودي، نصاريٰ، صابي مذهب جا ماڻهو، نوح عليه السلام کان بعد جيڪي ستارن جي پوڄا ڪندا هيا، انهن ۾ به هڪڙي اجتماعيت هئي. هتي قرآن پاڪ انهن جي اجتماعيت ۽ غلطين کي خارج ڪري ۽ هڪڙو اهڙي قسم جو وڏو هڪڙو پروگرام ٿو پيش ڪري جو اهو انهن جي اصلاح لاء ۽ درستيء جي لاء هڪڙو تاريخ ساز ۽ انهن جي حقيقت کي بڻائيندڙ قانون آهي جيڪو هن سورت نساء ۾ اجتماعي قانون پيش ڪيو ويو. سورت النساء جو حاصل مطلب اهو ٿيو ته مردن ۽ عورتن جي جيڪا پاڻ ۾ اجتماعيت ۽ ربط آهي اڳ ۾ ان جي متعلق بحث ڪجي ڪي حالات مردن سان تعلق رکن ڪي عورتن سان واسطو رکن انهن جو بيان به ٿئي تنهن ڪري الله تعاليٰ فرمايو ته اڳ ۾ توهان لحاظ رکو ته توهان جي شروعات ڪٿان ٿي ٿئي يا ايها الناس اتقوا ربکم پنهنجي پاليندڙ جو لحاظ رکو الذي خلقکم من نفس واحده جنهن رب توهان کي هڪڙي نفس منجهان پيدا ڪيو هڪڙي انسان منجهان خلق منها زوجها ان نفس منجهان ان جي عورت به پيدا ڪئي بث منهما رجالا کثيرا ونساء مرد ۽ عورتون پوء گهڻيون پکيڙي ڇڏيائين اهو الله تعالي بيان فرمايو مطلب ته نوع انساني ان کي ٻن طرفن ڏي ورهايو ٿو وڃي يا ائين سمجهو ته نوع جا اهي ٻه فرد ڪري چئبا، هڪڙو مرد ٻيو عورت. ڪن ماڻهن ان کي جنس ڪوٺيو آهي. انواع جا منافع مختلف هوندا آهن. مرد ۽ عورت جا هرهڪ جا پنهنجا ڪارناما آهن، تنهنڪري انهن کي جدا نوع قرار ڏنو اٿن. اهو آهي منطقي تقسيم ۽ اصولي تقسيم ۾ فرق. منطقي ان کي نوع ٿا قرار ڏين، جنس مٿو ٿا رکن. جنس حيوان کي ٿا ڪوٺين. حيوان جا ڪيترا قسم آهن، انسان آ، گهوڙو، ڏاند، ڪتا ٻلا گڏهه، اهي سڀ حيوان آهن. اهڙيء طرح انسان به هڪڙو نوع آهي، منطقي تقسيم، ۽ اصول وارا چوندا آهن، ته مختلف انهن جون مختلف طبيعتون آهن مختلف احڪام وارا نوع هوندا آهن جنس هوندي آهي متفق احڪام کي نوع چئبو آهي مردن جا احڪام پاڻ ۾ متفق عورتن جا احڪام پاڻ ۾ متفق تنهن ڪري اهي ٻه نوع چئبا آهن جنس هنن جي الانسان آهي رب تبارڪ وتعاليٰ انسان کي پيدا ڪيو آدم عليه السلام هيو انهيء جي شخصيت جامع هئي، ذڪورت ۽ انوثت جي حيثيتن ۽ صلاحيتن کي هڪ مرد ۾ هڪ آدم عليه السلام ۾ جنهن کي انسان چئي سگهجي ٿو اڃا انهيء ۾ ٻنهي قسمن جون صلاحيتون هيون پوء رب تعاليٰ ان منجهان جيڪا صلاحيت نسواني هئي اها عورت جي ان کي ڪڍي متمثل ڪيو عورت جي شڪل ۾ جيڪي به اجزا انوثت جا هيا نسواني مؤنث جا جيڪي به اجزاء هيا اهي روڙي الله تعاليٰ پنهنجي قدرت ڪامله سان ڪڍي آدم عليه السلام جي پاسري مان هڪڙو اهو انسان ٻيو پيدا ڪيائين جا اها عورت ٿي پئي هاڻي مرد مردن جو امام ٿيو عورت عورتن جي امام بڻي الله تعاليٰ ٿو فرمائي

ڄڻ پٽ آدم عليه السلام جو چيو ويو. حالانڪ انهن ٻنهي جي معاشري مان گڏيل منجهان ئي پيدا ٿيا، پر احڪام جيئن ته مختلف هيا، تنهنڪري انهن کي اصول وارا ٻه نوع ٿا ڪوٺين، جنس لفظ انسان جو ٿو ٿئي. آدم عليه السلام حوا جي پيدا ٿيڻ ۽ نڪرڻ کان اڳ ۾ جڏهن هن جي جنس منجهان الڳ، جسم منجهان الڳ ڪئي وئي، تنهن کان اڳ ۾ الانسان هيو، هاڻي الرجل ٿيو. جڏهن هن منجهان عورت جو جون صلاحيتون سڀ ڪڍي جدا ڪري عورت ڪري رکي ويون. جيڪڏهن الله تعاليٰ پنهنجي قدرت سان آدم عليه السلام وانگر مستقل طرح سان حوا کي به ائين پيدا ڪري ها جدا جيئن آدم عليه السلام جو بوتو ٺهيو جيئن قرآن پاڪ ۾ اچي ٿو خلقه من تراب مٽي منجهان پيدا ڪيئينس ائين حوا کي به خلقها من تراب ڪري ها ته پوء اهي ٻه جنسون بڻجي پون ها. يا ٻه نوع مستقل ٿي پون ها، جيڪي پاڻ ۾ مختلف طباع هجن ها، ته پوء انهن جي ميلاپ سان نسل نه هلي ها. دنيا ۾ انهيء قسم جو شاهد اسان وٽ موجود آهي. ٻن اهڙي حيوانن کي جن جا نوع مختلف آهن، توهان ملايو ته انهن منجهان وڌ ۾ وڌ خچر پيدا ٿي سگهي ٿو. خچر کي نسل ڪونهي. تنهنڪري الله تعاليٰ حوا کي آدم عليه السلام جي وجود منجهان ڪڍيو. ته جيئن نوعيت انهن جي باقي رهي ۽ طبيعت انهن جي باقي رهي ۽ انهي طبيعت ۾ باقي رهڻ جي ڪري نسل کي بقاء ٿيو. هي آهي هڪڙو فطري ۽ طبعي انهن جو مسئلو جيڪو ٻڌايو ويو. پوء انسان مرد ۾ هڪڙي قوت هئي فاعلي، ٻي قوت هئي ان انسان انسان ۾ منفعلي، جيڪا منفعلي قوت هئي انهي کي الله تعاليٰ روڙي ڪري ٻاهر ڪڍيو انثيٰ جي صورت ۾، باقي فاعلي قوت مرد جي انهي کي باقي رکيو ويو، تنهن جي معنيٰ ته انهي لحاظ کان تمثل جيڪو عورت جو ٿئي ٿو باقي صورت وڃي مرد جي بچي ٿي ته اهو انهي جو مرهون منت آهي جو هن کان عورت کي الڳ ڪيو ويو تڏهن رجل کي استقلال مليو جڏهن عورت کي هن کان الڳ ڪيو ويو نه ته هونء آدم عليه السلام انسان هيو هن جي رجوليت کي استقلال ڪونه هو مگر جڏهن عورت کي الڳ ڪيو ويو ته هاڻي هن جي رجوليت مستقل ٿي پئي اتان سمجهه ۾ آيو ته رجوليت موقوف عورت تي ٿي استقلال بنسبت جيتوڻيڪ پيدائش ۾ اول تنهن ڪري عورتن جي حقوق جي حفاظت جيڪا اسلام ڪئي آهي ٻي ڪهين نه ڪري سگهي آهي

هتان قوت فڪري سان اهو ٻار پيدا ٿئي ٿو. شاهه صاحب جن انهيء مضمون کي کنيو آهي ۽ پوء فرمائي ٿو ته واتقوا الله الذي تساءلون به الله کان ڊڄو ان رب تبارڪ وتعاليٰ کان توهان ڊڄو ۽ ان جو لحاظ ڪريو جنهن جي واسطي سان توهان سوال ڪندا آهيو هڪ ٻئي ۾ الله جي نالي سان توهان سوال ڪندا آهيو انهيء الله جي نالي جي وٺڻ سان توهان جون حاجتون پوريون ٿينديون ته پوء انهيء جو لحاظ ته ڪريو نه ۽ خبردار ٿجو انهيء معاملي ۾ واتقوا جو لفظ موٽي ايندو والارحام واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ۽ رحم جو جيڪو رشتيداري جو مسئلو آهي انهيء ۾ به سهو ۽ غلطين کان پاڻ کي بچائجو ان الله ڪان عليڪم رقيبا الله تعاليٰ توهان تي نگهبان ۽ نظر ڪندڙ آهي ۽ انهي انسان جي نسل منجهان جيڪا اولاد پئي ٿي پيدا ٿئي ٿي لازماً انهن کي يتيمي جو دور به بسا اوقات لڳي پوندو آهي تنهن ڪري آتوا اليتاميٰ اموالهم انهن يتيم يتيمن کي سندن مال ڏيو ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ۽ پنهنجي طيب مال کي خبيث سان نه بدلايو يا پنهنجو خبيث انهن کي ڏئي سٺو مال ٻارن جو پاڻ وٽ رکو، اها حرڪت نه ڪجو. ننڍڙو ٻار ان کي ڇا خبر، چاچا هوندا آهن، پوء ڀائٽرن جي ملڪيت سنڀاليندا آهن، پنهنجي ڀائرن جي اولاد هوندا آهن اهي، پوء هي اهڙي طرح سان انهي ملڪيت کي سنڀالين جو سٺا سٺا جيڪي به انهن جا سامان هجن پنهنجي حوالي زمينون جائدادون جايون ۽ ٻارن کي وري کوٽ کٽل ۽ خراب ٻارن کي ڇا خبر ڏئي ڇڏين الله تعالي فرمائي ٿو ته اهڙي تبديل به نه ڪجو. امانت سان رهجو. ولا تاڪلوا اموالهم الي اموالڪم الي جي معنيٰ مع پنهنجي مالن سان گڏ هنن جو مال گڏائي نه کائجو. انه ڪان حوباً ڪبيرا ڄڻ ماڻهو چوندا ته هي پنهنجو مال ٿا کائن پر توهان يتيمن جو مال هن سان گڏي کائي ويندا آهيو. بهانو رکندا آهيو ته اسان سنڀاليون ٿا. حوب معنيٰ گناهه ۽ ۾ ڏوهه جو ڏوهه آهي وڏو. ان خفتم الا تقسطوا في اليتاميٰ جيڪڏهن توهان کي خوف آهي ته يتيمن ۾ اسان انصاف نه ڪري سگهنداسين. يتيم ڇوڪريون وڏيون ٿينديون هيون پوء انهن کي ملڪيت هجي پوء انهن جا عزيز رشتيدار انهن يتيم ڇوڪرڙين جي ملڪيت ۾ لالچ ڪن چون هاڻي جي انهن کي اسان شادي ڪرائينداسون ٻين خاندانن ۾ ملڪيت سميت ڇوڪري هوڏي هلي ويندي پوء انهن ڇوڪرين کي شادي ڪونه ڪرائيندا ها ها جيڪڏهن ڪرائيندا ها ته ان ملڪيت جي غرض تي ڪرائن پوء ڇوڪري ان ملڪيت جي حساب سان هنن جي گهرن ۾ اچي وڃي ۽ انهي ملڪيت جا اهي مالڪ بڻجن ۽ ڇوڪري کي ٿوڪاري ڇڏين. ان قسم جي حرڪت اها جاهليت جي زماني ۾ ٿيندي هئي. رب تعاليٰ فرمائي ٿو ته اهڙي حرڪت به نه ڪريو. عورتون توهان انهن جي معاملي ۾ بي انصافي نه ڪريو. توهان کي جتي وڻي ڀلي نڪاح ڪريو، شاديون ڪريو، ٻه ٻه، ٽي ٽي، چار چار پرڻجي سگهو ٿا. ڇو ته انسان جي نسل ڪشي ۾ سرمايه رجال وڏي شيء آهي. هڪڙو آهي سرمايه اموال، ٻيو سرمايه رجال. اسلام انهن ٻن شين جي حفاظت ڪئي آهي. سرمايه اموال انسان جي پگهر جي پيدائش آهي. سرمايه رجال انسان جي خون جي پيدائش آهي. سرمايه اموال انسان جي پگهر جي پيدائش آهي. پگهر جي به حفاظت آهي، هن جي خون جي به حفاظت آهي. خون جي حفاظت اها. ته جيڪو نسل پيدا ٿئي ٿو، جيڪا اولاد ٿئي ٿي، ان ۾ وڏو سرمايو اولاد آهي ۽ ان اولاد جي انسان جي نسل ۾ سخت ضرورت آهي، نه ته آدم عليه السلام کان وٺي هن وقت تائين اهو انسان جو نوع ڪيئن هلي ها؟ اهو ته هڪڙي ذات باري تعاليٰ جو دائم آهي وجود ۽ باقي آهي لافاني آهي، باقي نه ته هر شيء فنا رکندڙ آهي، شخصي طور انسان فنا ٿيندڙ آهي، نوعي طور هن کي بقا مليل آهي. پوء اهو سرمايو رجال جو انسانن کي پنهنجي انساني حقوق ۽ انتظاميه جي اندر ڪم ٿو اچي. عورتن ۾ انهيء قسم جي همت گهٽ آ ڇو ته اها منفعلي طاقت آ، اثر قبوليندڙ طاقت آهي، فاعلي طاقت نه آهي. تنهنڪري اولاد جي ضرورت آ. ۽ اولاد جيڪڏهن هڪ عورت کي چار مرد هوندا ته وڌيڪ اولاد نه ٿيندي هڪڙي سال ۾ پر جيڪڏهن هڪ عورت هڪ مرد کي ٻه ٽي عورتون هونديون ته هڪ سال ۾ ئي ڪافي اولاد پيدا ٿي سگهي ٿي فطري حڪمت جي تقاضا اها آهي ته سرمايو رجال جو وڌي جيئن سرمايي مال کي ماڻهو وڌائيندو آهي خون جو سرمايو جيڪو انسان جي وجود ۽ بقا سان تعلق ٿو رکي ان جي افزائش نسل جي حفاظت اها پگهر جي حفاظت کان ڪنهين صورت ۾ گهٽ ڪانهي ڪا، جڏهن مال جي واڌاري لاء ماڻهو محنت ڪندڙ آهي ته رجال ۽ سرن جي واڌاري لاء به ماڻهو جي حفاظت ٿئي ۽ حفاظت اها اهڙي طرح ٿي سگهندي ۽ واڌارو ائين ٿيندو جو هڪڙي مرد جي لاء ٻه ٽي عورتون هجن ڀلا پنج ڇو نه ٽي ڇو نه چار ڇو ان جو سبب اصل هي آ. ته ٽن مهينن تائين جيڪي ٽي مهينا ٿين ٿا ان ٽن مهينن تائين ٻار کي باقاعدي وجود ملي وڃي ٿو ۽ ان جو جو يقين ٿي وڃي ٿو ته پوء ان وقت هاڻي اها عورت پنهنجي پيٽ جي لحاظ کان ٻار جي پرورش ۾ ان ۾ مصروف ٿي وئي هاڻي ان جي مقابلي ۾ وري ٻي عورت کي جيڪڏهن ٻار ٿي پوي وري اها ٽن مهينن تائين هن پنهنجي ٻار جي پرورش کي جيسين ظاهر ڪري مصروف ٿي وئي وري ٽين عورت اچي وري ٻيا ٽي مهينا هي نو مهينا ٿيا تيستائين پهرين عورت فارغ ٿي ويندي چوٿين عورت وري سال تائين وري اها پنهنجي ٻار سان مصروف ٿي ويندي هيء چاليهن ڏينهن کان بعد وري فارغ ٿي ويندي اهو هڪڙو فطري نظام سال جو قدرت رکيو آهي تنهن ڪري چار عورتون آهن تڏهن الله تعاليٰ فرمايو ته ٻه ٻه، ٽي ٽي، چار چار عورتون شادي ڪري سگهو ٿا، ان ۾ توهان جي سرن جو سرمايو وڌندو، جهڙي طرح توهان جي پگهر جي سرمايي جي حفاظت اسلام ڪئي آهي. هاڻي اتي ان جي عزت اها آهي ته جيڪڏهن ڪو غلط ڪاري ڪندو ته ان جي لاء موت جي سزا آهي ۽ جيڪڏهن ماڻهو جي پگهر جي پيدائش ۾ مال ۽ ملڪيت ۾ ڪو حرڪت ڪندو ته ان جي هٿ چراند کي ڪپيو ويندو، هيڏي هٿ حرڪت ٿو ڪري، اهو ڪپيو ويندو، هيڏي نسل ۾ ناجائز ڪو ڪم ٿو ڪري ته پوء ناجائز ڪم ڪرڻ جي ڪري هي سر جو دشمن ٿيو، خاندان نسل جو خون جو دشمن ٿيو، تنهنڪري ان جو سر گم ڪيو وڃي. اها موت جي سزا زنا جي ڪري اسلام انهيء ڪري ڏني آهي جو جيڏو ڏوهه هو تيڏي سزا هئي. هو دشمن آهي انسان جي نسل جو، جيڪو انسان جي نسل جو دشمن آهي، ان جو خاتمو آهي، جيڪو انسان جي پگهر جو دشمن آهي، ان جو اهو هٿ ڪپيو ويندو.

ته پوء هڪڙي يقين نه يقين اٿس ته مان بي انصافي ڪندس، پوء ته قطعاً ناجائز آهي. صرف کٽڪو دل ۾ پوي ته مان ٻي عورت شادي ڪندس ته متان هن پهرين سان بي انصافي ڪريان، کٽڪي تي ٻي شادي ناجائز آهي. تنهن ڪري اسلام تي ڪهڙو اعتراض آهي؟ جڏهن ته يورپ وارا سورهن سورهن ويهن ويهن سان واسطو ٿا رکن پيا ۽ اهڙي طرح هڪ هڪ عورت جي پٺيان وري سورهن سترهن لڳل آهن. آخر اهو ڪهڙو خاندان چئجي ڪهڙو گڏيل معاشرو چئجي جيڪو مقدس آ ۽ اسلام ته صرف چئن عورتن تائين محدود ٿو رکي هڪڙي کي جو انهن ۾ جيڪڏهن ڪو زيادتي ڪري ته ان جو سر گم ۽ جيڪڏهن مال ۾ ڪو نقصان ڪري ته ان جو هٿ چٽ هي آهي تحفظ انسان جي رت جو ۽ پگهر جو اهڙي حفاظت ڪنهن مذهب ۾ ڪانهي وآتوا النساء صدقاتهن ۽ توهان عورتن کي ڏيو سندن مهر، نحلة، عطا ڪري، فإن طبن لڪم جيڪڏهن توهان کي معاف ڪن عن شيء ڪجهه، منه انهيء مهر کان، نفسا پنهنجي طرفان، فڪلوه هنيئا مريئا پوء کائو توهان انهيء کي خوشگوار ڪري ۽ ڪشادو ڪري. بل توهان کائو ڪا ڳالهه ڪانهي جي مهر توهان کي عورت زال معاف ٿي ڪري ته اهڙي وڏي ڳالهه ڪانهي. لفظن جي معنيٰ، بث بمعنيٰ نشر، پيدا ڪيائين. تساءلون معنيٰ هڪ ٻئي کان توهان سوال ڪندا آهيو، الله جو نالو وٺي چوندا اسالک بالله اهڙو اکر ڪانه ڏيندا آهيون. ارحام جمع آهي رحم جي، چئبو آهي رشتي کي. رقيب معنيٰ نگاهه ڪندڙ، توهان جي عملن جي جزا ڏيندڙ. يتاميٰ جمع يتيم جي آهي جنهن جو پيء مري وڃي ان کي يتيم چئبو آهي. مراد بلوغ کان اڳ ۾ ان کي يتيم چئبو. بالغ ٿيو ته پوء يتيم نه آهي. پوء بس بالغ آ، بالغ کي يتيم نه چئبو آ، خبيث حرام کي ٿو چئجي، طيب حلال کي، توهان خبيث ۽ طيب رلائي ۽ پنهنجي مال کي خراب ٿا ڪريو، ائين نه ڪريو، مال ٻارن جا پنهنجي مالن سان گڏ ۽ پوء ظلم ۽ جور سان کائو، اهو ڪم چڱو ناهي، حوبا ڪبيرا ڪبيرا من ذنب ۽ ظلم، الا تقسطوا جو مطلب آهي الا تعدلوا، قسط بمعنيٰ عدل، قسط بمعنيٰ ظلم، جيڪڏهن مزيد ۾ اچي ته، ڇو ته زيادتي ظلم کي چئبو آهي.

تنهن ڪري جيڪڏهن ڪنهن ماڻهوء کي وڌيڪ شادي شادي ڪرڻي آ ۽ انهي ۾ خطرو اٿس بي انصافي جو ته پوء ٻي عورت آزاد شادي نه ڪري پر ٻانهي شادي ڪري جو ان جا حقوق هن کان خدمت جي لحاظ کان ٻيا آهن ۽ اها ٻانهي پنهنجي عورت جي خدمت گذار به ٿي سگهي ٿي ۽ هن جي گهر واري به ٿي سگهي ٿي زال به ٿي سگهي ٿي اهو فرق آ الله تعالي فرمائي ٿو ته ظلم بهرحال نه ڪجو مهرن وغيره ۾ ظلم نه ڪجو، نحلتن به معنيٰ فريضتن، جيڪڏهن عورتون اهو فريضو پنهنجو ڇڏي ٿيون ڏين ۽ توهان کي معاف ٿيون ڪن ته پوء ڀلي توهان کائو، مطلب آ ته هنيئن مريئن معنيٰ خذوه وانفقوه حلالا طيبا، هنيئن معنيٰ حلال مريئن معنيٰ طيب اهو الله تعاليٰ فيصلو ٻڌايو. ته يتيمن جي ملڪيت جي به سنڀال ڪريو ۽ رب تعاليٰ جي ربوبيت توهان سان جيڪا تعلق ٿي رکي ان جو اهو قدر آهي ته توهان به هاڻي ٻارن يتيمن جو جي سنڀال ڪريو توهان به اهڙي طرح الله تعاليٰ وٽ عاجز آهيو جيئن يتيم توهان جي هٿن ۾ عاجز آهن پوء رب تعاليٰ ڏسو توهان جي ڪهڙي سنڀال ٿو ڪري تنهن ڪري توهان به اهڙي طرح اهڙي هڪڙي معاشري جي سنڀال ڪريو جيڪو سر دست توهان جي هٿن ۾ سنڀال هيٺ آهي پوء جڏهن اهي ڇوڪرڙا وڏا ٿين ته انهن کي مال ملڪيت ائين جلد نه ڏيو لا تؤتوا السفهاء، سفيه چئبو آهي جن جو عقل ساده هجي، اموالڪم انهن کي پنهنجا مال نه ڏيو، التي جعل الله لڪم قياما جنهن کي الله تعاليٰ گذران جو سبب بڻايو آهي، مال ڏيندؤ نه اسراف ڪري کپائي ڇڏيندا، وارزقوهم فيها توهان انهن ۾ انهن کي کارائيندا رهو، واڪسوهم لٽا ڪپڙا به ڏيو، پوء ٻار جيڪڏهن انگل ڪري ۽ گهري ته مون کي فلاڻي شيء وڌيڪ ڏي، پوء هنن کي توهان سهڻي نموني سان ڳالهه سمجهائي ته بابا هي ملڪيت توهان جي آهي، ڏسو هي سڄي توهان جي اسان سنڀالي رکي آهي، هيتري هيتري توهان جي ملڪيت گڏ ٿي آهي، تون جڏهن وڏو ٿيندين، توکي وري ازدواجي زندگي ڏيندي، تنهنجا فلاڻا فلاڻا ڪم هيترا منجهڙا آهن، اهي سڀ ڪم توکي ڪرڻا پوندا، پوء اهي احساس ڏياري انهن جو ڪروڌ ختم ڪيو ته جيئن اهو توهان اهي پنهنجي پاڻ کي توهان جي هٿن ۾ غلام، مجبور، عاجز ۽ ڳيجهو نه سمجهن، پر عزت سان رهن، ڇو ته وڏا ٿيندا پوء توهان سان دشمني ڪندا، هاڻي ئي توهان سان نفرت ڪندا، يتيم جي نفرت کي وڃائڻ جي لاء. ان کي آرام ڏيڻ ۽ ان جي صفائي پيش ڪرڻ تمام ضروري آهي. تربيت يتيمن کي آزمايو حتي اذا بلغوا النڪاح جڏهن جوان ٿي پون فان آنستم منهم رشدا جيڪڏهن توهان کي ڪا هدايت انهن جي سمجهه ۾ اچي نيڪي ۽ ڀلائي انهن ٻارن جي توهان کي سمجهه ۾ اچي ٿي ته پوء انهيء صورت ۾ توهان انهن ٻارن کي ڀلي ڏيو. ملڪيت وغيره ٻيٽ انهن کي ڏيو ولا تاڪلوها بدا اسرافن توهان اسراف ڪري تڪڙ ڪري انهن جي ملڪيت کي نه کائجو متان توهان نقصان ڪري وجهو اها صورت توهان جي تمام خراب آهي ومن ڪان غنين او بدارن يا تڪڙ ڪري ۽ ان يڪبروا ته متان وڏا ٿي وڃن پوء اسان کان حساب وٺندا اڳي کائي وٺو ملڪيت گم ڪري ڇڏيو ومن ڪان غنين جيڪو آسودو فليستعفف پوء اهو ته ٻارن جي ملڪيت سنڀالي ۽ تمام عفت سان انهن جي ملڪيت سنڀالي، ڇو ته هن کي خدا پنهنجو رزق ڏنو آهي، ٻارن جي ملڪيت خدمت جي صلي ۾ ته کائڻي آهي، جائز آهي، نوڪري جو ڏي ٿو انهن جي مال ملڪيت جي سنڀال جي، پنهنجي برادر کي ويهاري چئي ته مان ڪيترو لهڻو اهو جيڪو مقرر ڪري ڏينس اهو ڀلي کائي، اهو آهي ممڪن، باقي جيڪڏهن غني ماڻهو آهي انهي ڳالهه کان ته پوء ته بچائي پاڻ کي ته بهتر اٿس، جيڪڏهن فقير آهي محتاج آهي ۽ ٻارڙن جي ملڪيت رشتي جي ڪري هن جي سنڀال هيٺ آئي آهي،

للرجال نصيب مما ترڪ الوالدان والاقربون مردن کي به حصو آهي. جاهليت جي هڪڙي رسم هئي، ڇا ڪندا ها جو عورتن کي نه ڏيندا هئا حصو. اها روايت ٿي اچي پئي ته هڪڙي عورت هئي جنهن کي ملڪيت نه ڏنائون ۽ ٻارڙا ننڍڙا هيا. پوء انهيء فوتيء جا سئوٽ سڄي ملڪيت کڻي ويا. ان جي گهر واري آئي نبي سائين جن چيائين سائين منهنجا يتيم ٻار آهن، منهنجا سئوٽ سندس مڙس جا ملڪيت کڻي ويا آهن، انهيء باري ۾. نبي سائين فرمايو ته مان کي الله جي طرفان حڪم ايندو ته پوء توهان کي ٻڌائيندس. حڪم آيو، فرمايون ته الله ٿو فرمائي ته مردن جا به حق آهن عورتن جا به حق آهن. هن عورت کي حق نٿي ڏنو. هن کي چورائي موڪليائون ته ياد رکو توهان انهن جي ملڪيت ۾ هٿ نه وجهجو ۽ انهي کي متان توهان زيادتي ڪريو. اهو توهان جو غلط هوندو مسئلو. پاڻ کي حفاظت ۾ رکو ۽ بچايو. هن ملڪيت ۾ توهان وڌيڪ حرڪت نه ڪريو، هٿ چراند نه ڪريو، تحريڪ ملڪيت ۾ اصل نه ڪريو، حديث پاڪ ۾ ٿو اچي، پوء هنن تي پابندي وڌئون، ان کان بعد يوصيڪم الله في اولادڪم للذڪر مثل حظ الانثيين جڏهن اهي آيتون لٿيون مرد کي هيترو، عورت کي هيترو، ڌيئن کي هيترو، وري پٽن کي، اها ساري تقسيم پيء ماء هجي ته انهن کي اها تقسيم ٿي وئي، في الحال پابندي جي لاء پهرين اها نازل ٿي آهي. سفهاء جمع آ سفيه جي سفيه چئبو آهي اجائي خرچ ڪندڙ کي. اموال ۽ مراد جيڪا ملڪيت حفاظت جي لائق آهي اها ملڪيت وارث ۽ وصين کي هوندي آهي وارزقوهم جو مطلب کارايو پياريو انهن کي لٽو ڪپڙو ڏيو قولوا لهم قولا معروفا مطلب واعدا هنن کي سٺا ڏيو بابا توهان کي مال ڏينداسي توهان جوان ٿيندؤ وڏا ٿيندؤ تيستائين اسان ٿا سنڀاليون توهان کي خبر نٿي پئي يتيمن جو امتحان وٺو ته ڪيتري قدر هي پنهنجي تصرفات ۾ درست آهن ۽ جڏهن نڪاح کي پهتا معنيٰ سن بلوغ کي ۽ توهان انهن منجهه محسوس ڪيو آهي نيڪي ارادي کي ته پوء بدار بمعنيٰ تڪڙ ڪرڻ مبادري الانتفاع فلياڪل بالمعروف جيڪڏهن حاجت مند آهي ته دستور مطابق کائي جيڪڏهن نه ته نه باقي حساب ڪتاب سارو شاهدن جي روبرو ڏي الله تعاليٰ ٿو فرمائي ته خيال ڪريو الله کان ڊڄو ڪا ڳالهه سڌي چئو به، سمجهو به، سمجهايو به، جيڪي ماڻهو يتيمن جي ملڪيت کائن ٿا، انما ياڪلون في بطونهم بطونهم نارا، باهه ٿا کائن، وسيصلون سعيرا، معنيٰ جهنم جي باهه کي چکندا، اي انهي ڳالهه جو خيال ڪيو متان توهان ڪنهن انهيء گردش ۾ اچي وڃو جو توهان جي جو معاملو خراب ٿي پئي، جاهليت جي زماني ۾ عورتن جي مٿان ٻه ٽي ٻن ٽن قسمن جا ظلم هوندا ها، هڪ ته انهن کي طلاق جو ڏيندا هيا ته.

موٽي مڙس ڏي نه ايندي حتيٰ تنڪح زوجا غيره، جيستائين ٻئي هنڌ وڃي شادي ڪري پوء جي اهو ڇڏيس ته موٽي اچي مڙس ڏي، اڳئين ڏي، نه ته اهو ئي آهي مڙس يا ته ٻيو. اهڙيء طرح سان عورتن کي ورثو نه ڏنو ويندو هيو. اوس بن ثابت مري ويو. زال ان جي هئي ۽ ٽي ڌيئر هيس. سئوٽ جو آيا سو ملڪيت سموري کڻي ويهي رهيا. سئوٽن کي ملڪيت ملڻي هئي، ان ۾ شڪ نه آهي، پر سموري ته نه ملڻي هئي. اڌ ڇوڪريء کي هڪڙيء کي ملي ها يا جيڪڏهن وڌيڪ هجن ته پوء ٻه حصا ملندا آهن ڇوڪرين کي ۽ اٺون حصو ملي عورت کي، باقي ٿورڙو جيڪو بچندو. اهو هي رڪوع آهي، يوصيڪم الله في اولادڪم للذڪر مثل حظ الانثيين، يورپ ۾ انهي قسم جو ورثو ترڪو ڪونهي ڪو، هندن ۾ به ورثو ترڪو ڪونهي ڪو، اهي جاهليت جون رسمون اڃا انهن قومن ۾ هليون پيون اچن، قرآن پاڪ انهن کي اچي محفوظ ڪيو ۽ مضبوط ڪيو. پوء الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته جيڪڏهن ڪا عورت هجي، ان ڪن نساءً، ڇوڪريون هن جيڪيون، ٻه آهن يا ٻن کان مٿي آهن ته انهن کي ٻه حصا ڏبا ملڪيت منجهان.

پوء جيڪڏهن انهن کي ڀائر به آهن ته ماء کي ڇهون حصو ملندو، جي ڀائر ڪونهن ڪي ته پوء انهي صورت ۾ وري ساڳو ٽيون حصو ملندو. اها وصيت آهي، الله تعاليٰ ٿو فرمائي ته توهان کي قرآن ٿو ٻڌائي ته توهان جا پيئر ۽ توهان جا پٽ توهان کي خبر ناهي ته توهان ۾ نفعيدار وڌيڪ ڪهڙو آهي، تنهنڪري اهو فيصلو الله ٿو ڪري ته ورثو هن طرح سان ورهائبو، نفعي جو مسئلو ان ۾ ڪونهي ڪو. فرض جو مسئلو آهي، قانون جو مسئلو آهي. ڪڏهن ڪنهن ماڻهوء کي پنهنجو پيء نفعو ڏيندو آهي، ڪڏهن ڪنهن ماڻهوء کي پنهنجو پٽ نفعو ڏيندو آهي. ورثي جو ترڪو، ورثي ۽ ترڪي جو تقسيم ۽ فيصلو ۽ حصا انهن تي ناهن پر قانون تي آهن. جيڪڏهن زال ڪنهن جي مري ٿي وڃي، اولاد ڪانهي ڪا ته اڌ ملڪيت جو ملندو. پر جيڪڏهن مرد مري ٿو وڃي، ۽ اولاد ڪانهي ڪا ته زائفان کي چوٿون حصو ملندو. للذڪر مثل حظ الانثيين جو قاعدو مرد کي هيڪوڻ ٻيڻ ۽ عورت کي هيڪوڻ ملي اهو آهي معاملو پر جي اولاد آهي ته مرد کي چوٿون حصو ملندو ۽ عورت کي اٺون حصو ملندو اهو قانون آهي. جيڪي رب تعاليٰ ٻڌايو آهي، من بعد وصية يوصين بها او دين، وصيت ڪيل آهي ته اڳ ۾ اها، قرض اهو وغيره آهي ته اهو به اڳ ۾، ڇو ته اهي حقوق آهن اڳ ۾ ڏبا پوء ورثو. ولهن الربع مما ترڪتم ان لم يڪن لڪم ولد فان ڪان لڪم ولد جيڪڏهن توهان کي اولاد آهي ته پوء اٺون حصو جيڪي ڇڏيو ان منجهان من بعد وصية توصون بها او دين الله تعاليٰ هر هر انهيء جملي کي دهرائي ٿو ڇو ته وصيت هڪڙي ٻين ماڻهن جي لاء هوندي آهي قرض به هڪڙي ٻئي ماڻهو جو هوندو آهي، جيڪو فوتيء تي حق هيو، ماڻهو ان جي مرڻ کان بعد ڏين يا نه ڏين، تنهن ڪري ور ور الله تعاليٰ تاڪيد ٿو ڪري ان جي لاء جيڪڏهن ماڻهو اهڙو آهي، جنهن کي اولاد ڪانهي ڪا، مرد آهي يا عورت آهي، ان کي ڀاء ڀيڻ آهي ته هرهڪ کي ڇهون ڇهون حصو ملندو، اتي برابر هوندو. ائين نه ته للذڪر مثل حظ الانثيين ڇو ته انهن جو فرض عصبي جهڙو آهي وان ڪانوا اڪثر من ذلڪ فهم شرڪاء جيڪڏهن گهڻا آهن ته پوء ٽيون حصو انهن کي ڏبو پوء ٽئين حصي ۾ سڀئي شريڪ آهن هڪ جيترا وصيت وغيره به اتئون ادا ڪبي الله جي طرفان هدايتون آيل آهن والله عليم حليم تلڪ حدود الله الله جون حدون آهن ومن يطع الله ورسوله جيڪو الله الله جي رسول جي فرمانبرداري ڪندو الله ان کي جنت ۾ داخل ڪندو نهرون وهنديون، آرام هوندو ۽ ان ۾ ڪاميابي آ وڏي، پاس ٿي ويو ماڻهو دنيا جي فتني ۾، من يعص الله ورسوله، الله رسول جي جيڪو بي فرماني ڪري ۽ ان جي حدن ۽ قانونن کان ٽپي، الله ان کي باهه ۾ داخل ڪندو، جنهن ۾ هميشه رهندو ۽ عذاب ان جي لاء دردناڪ هوندو. رب تعاليٰ جيڪي هتي مسئلا آندا آهن، اهي هڪڙا چند مسئلا بيان فرمايا آهن، جيڪي قانون جي حيثيت رکن ٿا. مثال طور جيڪڏهن.

۽ جيڪڏهن وارث عورتون آهن سڀئي، پوء جيڪڏهن ٻه آهن يا ٻن کان مٿي آهن ته انهن کي ٻه ٽهايون ملنديون ۽ ٻه ڀينر به اتان ائين سمجهه ۾ ٿيون اچن. هڪڙو ماڻهو هڪڙي ڀيڻ ڇڏي ٿو يا ٻه ڀينر ته اتي به اڌ ۽ ٻن ٽهاين جو فيصلو ٿيل آهي ۽ جيڪڏهن ٻه عورتون آهن ٻه ڌيئر جيڪڏهن ٻه عورتون ٻه عورتون ڀينر آهن ۽ ٻه ڌيئر آهن ته ڌيئن کي اڳ ۾ ڏبو. ته پوء اتي ڀينر اهي سمجهو ته انهي صورت ۾ به عصبو ٿي پونديون. اجعلوا الاخوات مع البنات عصبة، اڳ ۾ ڌيئن کي ڏبو، ڇو ته اهي ان سان سڌو سنئون تعلق ٿيون رکن، ڀينر هن جي پيء سان تعلق ٿيون رکن، تنهنڪري اهي ٻئي نمبر ۾ ٿي پيون. ورثي جو تعلق بنياد سان هوندو آهي، پنهنجي ڌيئن جو بنياد پاڻ آهي، هن جي ڀينرن جو بنياد پاڻ ناهي، پر هن جي ڀينرن جو بنياد هن جو پيء آهي، تنهنڪري پوء بچت انهن کي ڏبي. اهڙي طرح جيڪڏهن متوفيٰ شخص هڪڙي ڌيء ٿو ڇڏي، نه ڪو ڀاء اٿس نه ڪو ڀيڻ، اڌ هن کي ملندو. باقي ٻيو جيڪي خاندان جا ماڻهو هوندا، سئوٽ رهاڻ، جيترو به پري هجن، نسل سان چنبڙيا آهن، اوڏي هليو ويندو. جيڪڏهن وفات ڪيل ماڻهو پيء ماء ٿو ڇڏي ته هرهڪ کي ڇهون ڇهون حصو ڏبو.

اهو تفصيل آهي انهيء طرح جو بيان ٿيل ۽ اهڙي طرح الله تعاليٰ فرمائي ٿو، فوتي کي ڀائر هن، مرد اٿس يا عورتون اٿس، ماء کي ڇهين حصي ڏي ڦيرائي اينديون، ٽئين حصي کان ڪاٽي ڇهين حصي ڏي، ان کي حجب نقصان جو چئبو آهي ۽ باقي پيء کي ملندو، ساڳي طرح سان يعني پيء جي معاملي ۾.

جيڪو وفات ڪيل شخص آهي ان جي ڀائرن تي پيء پاڻهي خرچ ڪندو ڀائرن کي ملڪيت ڪانه ڏبي. اهڙي طرح مڙس کي اڌ ميراث به ملندو جيڪڏهن اولاد ڪانهي ڪا اولاد انهيء عورت کي ڪانهي ڪا پر جي مرد کي اولاد آهي ٻيء زال منجهئون ۽ انهيء جيڪا مري وئي آهي تنهن منجهئون ڪانهي ته به اڌ کڻندو ته اهو مطلب ڇو ته ٻيء عورت جي اولاد انهيء مائي جي وارث ڪانهي ڪا اهو جدا مسئلو هو

ڪم جيڪڏهن عورتن غلطي ڪري وڌي آ معاشري ۾ نقصان ڪري وڌو اٿن اهو نقصان هن قسم جو آهي زناڪاري جهڙو معاملو ٿي پيو آهي پوء شاهد انهن جي مٿان ڪريو چار شاهد چار شاهد ڪرو ٻه مجرم آهن هڪ مجرم جي لاء ٻه شاهد چار شاهد ٿيا ان صورت ۾ ڇو ته انهن ٻن مجرمن جي اتفاق کان سواء ان قسم جو گناهه نه ٿيو آهي تنهن ڪري چار شاهد هجن

جيڪڏهن شادي شده ٻئي نه آهن يا هڪڙو نه آهي ته انهن تي سؤ لڪڙ لڳندو اهو فيصلو آهي واللذان ياتيانهما ياتيانها منڪم جنهن اهڙي قسم جي غلطي ڪئي آهي فآذوهما پوء انهن کي ايذايو فان تابا جيڪڏهن توبه ڪيون اصلاح ڪيون فارضنا لڪڙ لڳندا سؤ انهن کي فاعرضوا پوء انهن کان توهان منهن موڙيو ان الله ڪان توابا رحيما اڳتي جي لاء انهن کي طعنو ڏيڻ ۽ انهن کي خراب چوڻ نه ٿيندو بس سزا لڳي انما التوبة علي الله، الله توبه قبول ڪندو انهن جي، للذين يعملون السوء، جيڪي برائي ڪندا آهن بجهالة ثم يتوبون من قريب، جيڪا به برائي ٿيندي آهي سا جهالت سان ٿيندي آهي، ايتري جهالت هن ۾ ضرور آهي جيڪا برائي تي هن کي مجبور ٿي ڪري، جيتوڻيڪ اهو ان کي گناهه به سمجهي ٿو پر گناهه جو وزن هن وٽ ايترو گهٽ آهي جو برائي ڪري ٿو وجهي، تنهن جي معنيٰ ته جهالت آهي نه هڪڙي ماڻهوء کي علم آهي هڪڙي مسئلي جو،

انهن کي اهو پنهنجو نتيجو هڪ ٻئي جو ڏٺل آهي، جڏهن رضامند ٿين ٿا ته وچ ۾ توهان حجاب نه ڪريو. پوء هن کي جڏهن آيت ٻڌائي وئي ته پوء هن پنهنجو هٿ کڻي ڇڏيو ۽ زور سان جيڪو پنهنجو ورثو پيو ان عورت تي ڄمائي ۽ اختيارات کي ختم پيو ڪري ان جي کي الله تعالي جي ان حڪم کان بعد اختيار هن پنهنجو ڇڏي ڏنو عاشروهن بالمعروف لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ڪڏهن عورتن جي مٿان ماڻهو جبر ڪندو آهي ته جيئن انهن جي جيڪا ملڪيت وغيره آهي اها ڪنهن اٽڪل سان ماڻهو کڻي يا انهن کي تنگ ڪري پوء مهر انهن کان موٽائي وٺي پوء طلاق ڏي يا اهڙي طرح عورتن جو ماڻهو وارث ٿيندو آهي پنهنجي ڀينرن جو ان تي قبضو وغيره ڪندو آهي ان جي لاء ته جيئن ملڪيت اسان جي اها کڻي نه وڃن الا ياتين بفاحشه مبينه الله تعاليٰ ٿو فرمائي ته جيڪڏهن ڪو اهڙي بدڪاري ڪن ته پوء توهان ان تي ڪي ڪنٽرول ۽ قبضا ڪري سگهو ٿا مگر عاشروهن بالمعروف ائين نه ته پوء انهن کي ذليل ڪريو دستور موجب انهن سان معاشرو رکو ۽ تنگ انهن کي وڌيڪ نه ڪريو پر جيڪڏهن توهان کي مجبور ڪندو پوء الله تعاليٰ عسيٰ ان تڪرهوا شيئا توهان ناپسند جيڪڏهن توهان ڪنهن شيء کي ناپسند ٿا ڪريو ته الله تعاليٰ هن جي لاء هڪ وري ٻيو خير ڪثير آڻي مطلب ته جڏهن اهي عورتون وري ٻيهر شادي ڪرڻ ۽ پنهنجي مؤثر ڪرڻ جي ڪوشش ڪن ٿيون توهان کي ناپسند آهي پر الله تعاليٰ هن جي لاء خير برڪت آڻي اهو امڪان آهي تنهن ڪري توهان اهڙي امڪانات ۾ هروڀرو دخل نه ڏيو

اتاخذونه بهتانا هن جي مٿان بهتان ٻڌي تنگ ڪري ۽ پڌرو گناهه ڪري پوء ٿا وٺو ڇا هن جي ملڪيت آهي اهو مهر جڏهن اها عورت توهان وٽ اچي چڪي آهي ڪيف تاخذونه ڪيئن ٿا مهر وٺو قد افضا بعضڪم الي بعض حالانڪه مرد عورت ڏانهن عورت مرد ڏانهن پهچي چڪي آهي ان کان بعد مهر هن جو لازم ٿي ويو هاڻي اهو حق هو هن جو اهو حق توهان ظلم سان ڇو ٿا وٺو اخذن منڪم ميثاقا غليظا توهان سان معاهدو ورتو ويو هو جو تو هن کي زال ڪري قبول ڪيو ۽ هن تو کي مڙس ڪري قبول ڪيو، ايڏي شديد واعدي کان بعد هاڻي جڏهن توهان طلاق ٿا ڏيو ته وڌ ۾ وڌ واعدو ٽوڙيو، باقي ملڪيت مال وغيره ٻيٽون انهن کان کسڻ ۽ ڦرڻ اهو تمام خراب آهي، ائين نه ڪجو. اهڙي قسم جي غلطي نه هجڻ کپي. اهي عادات قبيح هيا جاهليت ۾، انهن کي اسلام رد ڪيو آهي ۽ حالات کي درمياني حيثيت ۾ پهچائي ڇڏيو آهي. الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته هي عورتون توهان جي مٿان حرام آهن، اهي توهان جي گهرن ۾ نه اچن، لا تنڪحو ما نڪح آباءڪم، جيڪي توهان جي پيئن نڪاح ڪيو آهي، مائر توهان جون ڪونهن ڪي پر پيء جون زالون آهن، جڏهن پيء مري ويو يا طلاق ڏنئي اهڙي عورت سان نڪاح ٿي نٿو سگهي. ختم. الا ما قد سلف، جيڪڏهن اڳي ڪا ڪنهن گناهه يا غلطي ڪئي آهي ته پوء.

اها به توهان جي مٿان حرام آهي اللاتي في حجورڪم جيڪا توهان جي گهر وارن جي گود جي آهي من نسائڪم اللاتي دخلتم بهن شرط آهي ته اها عورت توهان وٽ زال جي حيثيت ۾ پهتي آهي ۽ توهان هن سان مليا آهيو پوء ان جي ڌيء حرام آهي ۽ جيڪڏهن خالي نڪاح ٿيل آهي طلاق ڏنو ته پوء اها ڌيء حرام نه آهي ان جي ڌيء سان شادي ڪري سگهجي ٿي اهو فرق آهي ۽ سس ۾ اهو ڪونهي ڪو نڪاح ڪرڻ سان سس ماء بڻجي وئي نڪاح ڪرڻ سان ان جي ڌيء عورت جي ڌيء نه بڻي آهي

جيڪي وات جا پٽ هوندا آهن سڏيل، هي منهنجو پٽ آ، انهي جي عورت ناهي، ڇو ته رب تعاليٰ فرمائي ٿو، زوجناڪها لڪي لا يڪون علي المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم بيبي زينب سان الله تبارڪ وتعاليٰ نبي سائين جن جو نڪاح منظور فرمايو ۽ فرمائين ته اهو تنهنجي هڪڙي سڏيل پٽ جي زال هئي جنهن کي هن ڇڏيو آهي اسان اها توکي شادي هن لاء ڪرائي آهي ته قيامت تائين مؤمنن جي لاء دستور بڻجي پوي نه ته اهو حرج هيو اسلام غير حقيقي شين کي دخل نٿو ڏي حقيقي شين تي بنياد ٿو رکي مسائل جو ان تجمعوا بين الاختين، ٻن ڀينرن سان به شادي نه ٿا ڪري سگهو الا ما قد سلف، جيڪڏهن ڪا اڳي ڳالهه گذري چڪي آهي غلطي ته اها معاف آهي نه ته اڳتي نه، ان الله ڪان غفورا رحيما. باقي سوال آهي هڪڙو، گذريل زماني ۾ پيدا ٿيو هڪڙو سوال، مودودي صاحب جن ڪيو سوال ته جڙوان ڇوڪريون هڪڙيون آهن انهن جي متعلق انهن کي ڪنهن سان شادي ڪرائجي جڏهن اهي حد عورتن جي تي پهچي چڪيون آهن، جيڪر ان جي شادي ڪرائبي ته ٻه عورتون ٻه ڀينرون اهي ان جي پٺي پاڻ ۾ ۾ گڏيل آهي. چار پير اٿن، ٻه هٿ اٿن، ٻه منڍيون اٿن، کاڌو پيتو هر ڪنهن جو جدا آهي، کائڻ پيئڻ هر ڪنهن جو جدا آهي، پر آهن پٺيون هنن جون سخت ڳنڍيل پاڻ ۾ هلن ٿيون ته ائين هڪڙي ٿي اڳتي هلي ته ٻيو وري هن جي پويان چنبڙي وئي آهي، اهڙي نموني سان سو اها صورت ۾ هڪ ڏينهن ٿيو آهي واقعو، مسئلو پڇيو اٿن انهي باري ۾ ڇا ڪجي، پوء هن جواب ڏنو هو ته جيڪڏهن مون کي شادي ڪرائبي ته ٻه ڀينرون گڏ آهن، نه ڪرائبي. ته هڪڙي انسان ذات جو حق تلف ٿيندو، تنهنڪري هي جيڪا قرآن جي آيت آهي ته ٻن ڇوڪرين کي هڪ نڪاح ۾ گڏ نه ڪريو، اهو عام رواجي انساني معاشري ۾ جيڪي عورتون آهن، ماڻهو جدا جدا پيدا ٿيل آهن، انهن جي متعلق آهي، باقي اهڙي قسم جي انسان لاء اهو ڪونهي. تنهن جي معنيٰ ته خاص قسم جي انسان لاء قرآن جو قانون ڪونهي، عام قسم جي.

ته هڪ ته اهو مفروضو هو اصلي هڪڙي مسئلي جي اهميت کي وڃائڻ لاء اهڙي قسم جا شوشا آمريڪا ۾ يا ٻين جاين تي ڇوڙيا ويندا آهن پر فرض ڪريو هيو اسان کي ڇا ڪرڻ گهرجي هاڻي پوء هن اهي تجويزون هڪڙيون پيش ڪيون جي هڪڙي مرد سان ان جي شادي ڪرائجي ته ٻه ڀينرون گڏ هن جي ٻن مردن سان شادي ڪرائجي ته پوء اهي ٻه ٻن مردن سان ڪيئن گذاريون؟ جڏهن هڪڙو پنهنجي هڪڙي عورت سان گذاري ته اها ٻي ڇوڪري ڪاڏي ڪجي؟ اها به ضرور اتي هجي. پوء ٻي عورت ٻي عورت جيڪا آهي سو ان جي رحم ڪرم تي آهي ۽ تقويٰ ۽ طهارت جو مسئلو آهي وچ ۾. اهڙي طرح سان لباس جو مسئلو آهي جو هن لباس لڪم اها عورت هن جو لباس آهي ٻئي جي لاء ته لباس ناهي هي مرد وانتم لباس لهن.

توهان مان ڇا جيڪو جيڪي جوان ٿيا آهن ڀل ته شادي ڪريو جيڪڏهن من لم يستطع جيڪو شادي جي طاقت نٿو رکي پوء روزو رکي ته متبادل شاديء جو روزو آهي فانه وجاء او وڪان فرمائن ته انسان جي طهارت ۽ تقوا جي لاء اهو هڪڙو وڏو ٻنڌڻ آهي جو تقوا ۽ طهارت هن جي ڄڻ هن جي ڳنڍ ۾ ٻڌجي ويندي ۽ اها ضايع نه ٿيندي روزو شادي جو متبادل قوت آهي اهو اسلام بيان فرمايو آهي

ته بسا اوقات ڪيتريون اهڙيون عورتون آهن جن جي شادي ٿئي ئي ڪانه ٿي سڄي سڄي عمر رهجي ٿيون وڃن پيون ته پوء اها ڪا ڳالهه هروڀرو ايڏي وڏي ڪانهي نه ڪو ڪا ايڏي مجبوري جهڙي ڳالهه آهي جو قرآن جي قانون کي ته ٽوڙجي باقي هڪڙي ماڻهو جي تقاضائن کي نه ٽوڙجي جڏهن ان جي لاء روزو به بيٺو آهي تنهن ڪري ڪانهي جائز مطلب اهو آهي غلط آهي

جي چند مسائل آهن جيڪي بيان ڪرڻا آهن ڪجهه ٻڌاياسون ڪجهه ٻڌائڻا به آهن ٿورڙا يا ايها الناس سان جيڪو خطاب الله تعالي فرمايو آهي عام اجتماعيت انسانيت کي خطاب آهي تقوا جو مطلب هي آهي ته ٻانهي جو اتصال پنهنجي مالڪ سان گهڻن طريقن سان ٿي سگهي ٿو ۽ ان جا ڪيترائي تعبير آهن. انسان جيڪو شهري زندگي گذاري ٿو ان جي لاء وڏي ۾ وڏي تدبير، سٺي ۾ سٺي تدبير اها آهي ته پنهنجي تقوا سان وقت گذاري ۽ تقوا کي جيڪڏهن تحليل ڪجي ٿو ته ٽي قسم آهي تقوا تحليل ڪرڻ معنيٰ ان جا اجزا جيڪڏهن ڪڍجن ته تقوا جا ٽي قسم آهن هڪڙو اهي ماڻهو جيڪي پنهنجي رب سان تعلق رکن ٿا اهو رب جڏهن انهن جو پاليندڙ آهي تنهن ڪري هن جو پالي خيال ڪبو الله تعاليٰ ماڻهن جو رب آهي الله تعاليٰ ماڻهن جو بادشاهه آهي الله تعاليٰ ماڻهن جو معبود آهي الله تعاليٰ سان تقويٰ جو تعلق ٽن طريقن سان ٿئي ٿو. معنيٰ پاليندڙ آ تنهنڪري ان جو لحاظ رکبو، بادشاهه آ ساري ڪائنات جو مالڪ يوم الدين آ تنهنڪري ان جو خيال رکبو ۽ معبود آهي تنهنڪري ان جي عبادت ڪبي فاعبدو سڀ کان پهريائين جيڪو ادراڪ انسان کي ٿئي ٿو ۽ ماڻهو ڪنهن کي سڃاڻي ٿو ڄمڻ کان پوء سو ماء پيء آهن اهو الله تعاليٰ جي ربوبيت جو هڪڙو وڏو مظهر آ. پوء جڏهن وڏو ٿو ٿئي، بالغ ٿو بڻجي، گهر جي تنظيم ٿو ڪري ۽ پنهنجي والدين جي گهر جو جزو ٿو بڻجي ته پوء اتي ڪنهن قسم جي حڪومت معلوم ٿو ڪري جو پيء پنهنجي کي گهر ۾ ڄڻ هڪڙي بادشاهه جي حيثيت سان ٿو ڏسي. گهر ۾ جيڪي به معاملا آهن سو اهو اهي ڪم هن جي حڪم سان ٿين ٿا. انهن سڀني ڳالهين کي ڄاڻي اتي ڪنهن حد تائين هڪڙي حڪومت جي تابعداري اولاد محسوس ٿي ڪري گهر ۾ پنهنجي پيء وٽ. گويا اها هڪڙي قسم جي ملوڪيت آهي، حاڪميت آهي. پوء انسان جڏهن ڪامل ٿي وڃي ٿو ته پوء پنهنجي مربيء سان پيء هجڻ جي ڪري محبت ٿو ڪري. ۽ پنهنجي پيء سان بادشاهه هجڻ جي ڪري محبت ٿو ڪري ۽ ماء سان کير پيارڻ جي ڪري محبت ٿو ڪري ۽ اولاد سان به وري ساڳي طرح انهي نموني تي محبت ٿو ڪري ٻيو مسئلو آهي تابعداريء جو تابعداري پيء جي انسان کي ڪرڻي آهي ماء جي تابعداري ڪرڻي آهي انهي شان جي لحاظ کان ڄڻو ماء پيء هن جي لاء تابعداري جو هڪڙو وڏو مرڪز ۽ سرچشمو آهن. پوء اهي ماء پيء هن کي پنهنجي رب تبارڪ و تعاليٰ جي توجهه ٿا ڪرائين ته حقيقي تابعداري جي لائق اصل اهو آهي، تنهنڪري ان جو ان جي پالنا کي محسوس ڪر ۽ ان جي بادشاهي کي محسوس ڪر ۽ انهيء رب تعاليٰ جي عبادت کي چئي مڃڻ کي محسوس ڪر ۽ پهريائين ٻار کي اهي ٽي استعمال ننڍڙائپ ۾ بچپن ۾ پيء ۽ ماء جي ذريعي ڪرايا ٿا وڃن. اهو هڪڙي قسم جو استعمال آهي. انهيء استعمال جي بنياد تي پوء هن کي وڏو استعمال ڪرايو ٿو وڃي معنيٰ الله جي فرمانبرداري. اهو الله تعاليٰ هڪڙو انسان جي لاء حڪيمانه انداز سان رشتو ۽ رستو رکيو آهي. رشتو ماء پيء جو، رستو پنهنجو. پوء جيڪي انسان رب تبارڪ و تعاليٰ جي طرف پنهنجي اولاد کي انهي بچپن جي زماني ۾ متوجهه ڪندا ته الله تعاليٰ به انهن کي وري پنهنجي پيء ماء جي طرف متوجهه ٿو ڪري چئي ٿو صاحبهما في الدنيا معروفا وان جاهداک علي ان تشرک بي ما ليس لک به علم فلا تطعهما جيڪڏهن توکي ماء پيء ڪنهن غلط ڪم جي لاء مجبور ڪن ته اهو ڪم نه ڪجانء الله جي بي فرماني ڪانه ڪبي مخلوق جي فرمانبرداري خدا جي بي فرماني ائين نه ٿيندو باقي لازمي طرح چپقلش ٿيندي، اختلافات ٿيندا، پوء توسان وڙهندا، توکي تنگ ڪندا، صاحبهما في الدنيا معروفا، پنهنجي دنيا ۾ انهيء زندگي ۾ سهڻي نموني سان انهن سان گذار، حضرت سعيد ابن مسيب ٿو چئي، پنهنجي پيء ۽ ماء جي اڳيون اهڙيء طرح سان زندگي گذار، جهڙيء طرح سان هڪڙو ڀڳل ٻانهو مالڪن کي جو هٿ اچي، اهڙي مجرم حيثيت ۾ ته پوء ڪهڙو نه ان جو حال هوندو آهي پنهنجي مالڪ جي آڏو ۽ آقا جي آڏو، اهڙيء طرح پيء ماء جي آڏو. ائين ئي گذارڻو آهي هميشه ته جيئن انهن ۾ ڪنهن به قسم جي ڪا تڪليف ته پوء جڏهن پيء ماء جيڪو رب تعاليٰ جي ربوبيت جو، بادشاهيء جو ۽ الله تعاليٰ جي فرمانبرداري جو هڪڙو مظهر آهن ته جيڪو خود ذات باري تعاليٰ جي آهي ان سان ڪيترو ٻانهي جو تعلق هجڻ کپي. رب جي معرفت پيء ماء جي ذريعي ٿي ٿئي. رب جي عبادت پيء ماء جي ذريعي ٿي ٿئي.

توهان جا انهي معاملي ۾ انتهائي نگهبان آهيون، تنهنڪري توهان انهي ڳالهه کي خيال ڪريو، ڇو ته الله تعاليٰ خالق آسمانن جو زمين جو، ان جي نگهباني ساري ڪائنات تي آهي ۽ رب تبارڪ وتعاليٰ جيڪا انسان جي طبيعت آهي، ان انسان جي طبيعت کي پنهنجي خالقيت جي دستور تي هن کي رکيو اٿس، نفس جيڪو انسان جو آهي، هاڻي نفس انسان جو تعلق پنهنجي رب سان هجي، نفس انسان جو تعلق پنهنجي مٽن مائٽن رشتيدارن سان هجي، نفس انسان جو تعلق باقي ٻئي عوام سان هجي ته اهي جيڪي ٽي تعلق آهن انهن ٽن تعلقن جي بنياد تي ماڻهو پنهنجي زندگي سٺي گذاري سگهي ٿو حضور انور صلي الله عليه وسلم جن حضرت ابراهيم عليه السلام جي دين کي جنهن ۾ الله جي عبادت ۽ ماء پيء جي فرمانبرداري مخلوق جا حقوق آهن عدالت انهن کي هتي اسانجي اسلام تمام روشن ۽ آسان طريقي سان صاف ڪري ٻڌايو آهي ۽ ان کان بعد وري گهرن ۾ جيڪي نڪاح جا معاملا ٿا ٿين، انهن جو حق ۽ حفاظتون ۽ انهن جا پردا وغيره، اهڙي طرح يتيم، يتيمن جو معاملو ۽ انهن جي تربيت، انهي کي به الله تعاليٰ پوري طرح بيان فرمايو آهي. مطلب ته ماڻهو پنهنجي ملڪيت سان پرائي ملڪيت کي گڏائي ناجائز ڪري نه کائي پنهنجي حلال کي زيان ڪري ڇڏي اهو طريقو صحيح ناهي.

باقي محرمات منجهه عام رهيل عورتون جن سان نڪاح ممڪن ته آهي پر نڪاح نه آهي اهي به حرام آهن جڏهن ڪنهن ٻئي ماڻهو جي اها عورت بڻجي وئي ته پوء الله تبارڪ وتعالي ان جي متعلق فرمائي ٿو جي پرايون زالون هونديون اهي به حرام آهن، جيڪڏهن هن کي طلاق ملي وڃي يا هن جو مڙس وفات ڪري وڃي پوء عدت طلاق جي يا عدت وفات جي پوري ڪري ان کان بعد نڪاح ٿي سگهي جيڪڏهن ڪا به عورت پنهنجي مڙس واري آهي ۽ اها آهي ڪافرياڻي جنگ جي صورت ۾ ملڪ ۾ اچي ويئي يا باني ٿي ان جي حرمت مستثنيٰ آهي اها صورت هڪڙي رهندي ڪفار جي ۽ مسلمان جي درميان ان جو ته استبراء ٿيندو رحم جي مسلمانن دارالحرب تي چڙهائي ڪئي

الله تعاليٰ سڀني محرمات کي بيان فرمائي پوء تاڪيد ٿو ڪري پيو ته اهي الله تعاليٰ جا حڪم آهن انهن ۾ پابندي ڪجو عورت ڪافر دار الحرب جي پڪڙجي اچي ان جي حلال هجڻ لاء ضروري آهي ته ان جو استبراء رحم جو ٿئي هڪڙي ماهواري گذري ۽ شرط آهي ته اها عورت مشرڪ يا بت پرست به نه هجي بلڪ اهل ڪتاب هجي، جي بت پرست ۽ مشرڪ آهي ته پوء ان مشرڪه سان حلال نڪاح به نه ٿيندو.